ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຜ່ານມາມີແຮງງານລາວທຳງານຢູ່ໃນໄທຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 277,800 ຄົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງກະຊວງແຮງງານຂອງໄທ ມາຮອດວັນທີ 23 ຫາ 24 ມີນາ ໃນຂະນະທີ່ ຫຼາຍດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ຕາມຊາຍແດນລະຫວ່າງ ລາວກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຮວມທັງໄທ ຖືກສັ່ງປິດໄວ້ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຫຼື ໂຄວິດ-19 ຢູ່ນັ້ນ ກໍມີກຳມະກອ ນລາວທີ່ອອກແຮງງານຢູ່ໄທພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼກັບບ້ານພ້ອມກັນ ພາຍຫຼັງທີ່ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງບາງກອກສັ່ງໃຫ້ປິດຫ້າງຮ້ານ ແລະ ສະຖານທີ່ບັນເທີງ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ເປັນເວລາ 20 ວັນ ຄືນັບແຕ່ວັນທີ 22 ມີນ າ ຫາ 12 ເມສາ 2020 ພຽງແຕ່ໃນວັນທີ 24 ມີນາຜ່ານມາມື້ດຽວເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນມີແຮງງານລາວຢູ່ໄທຫຼາຍກວ່າ 15,000 ຄົນກັບຄືນປະເທດ ອີງຕາມລາຍງານຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງອົງການສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຫຼື IOM ເຊິ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍອັນໜຶ່ງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເມື່ອເຫດການເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ໃນວັນທີ 23 ມີນາຜ່ານມາ ທາງການລາວກໍໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ປິດດ່ານທີ່ຖືກສັ່ງໃຫ້ປິດໄວ້ຊົ່ວຄາວນັ້ນເປັນພິເສດ ເ ພື່ອຮັບເອົາແຮງງານລາວກັບຄືນບ້ານ ດ່ານທີ່ມີຄົນຂ້າມຫຼາຍທີ່ສຸດແຫ່ງໜຶ່ງກໍຄືດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂົວມິດຕະພາບ 2 ເຊິ່ງເປັນດ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກັບຈັງຫວັດມຸກດາຫານ ຂອງໄທ ມີກຳມະກອນລາວທີ່ເດີນທາງຈາກນະຄອນບາງກອກດ້ວຍລົດເມປະມານ 50 ຄັນລົດ ເພື່ອລໍຖ້າຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງໜາແໜ້ນ ອີງຕາມຜູ້ເຫັນເຫດການທ່ານໜຶ່ງໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນດຽວ ກັນ ຢູ່ທີ່ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ 1 ກໍຄືດ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກັບຈັງຫວັດໜອງຄາຍນັ້ນ ກໍມີຄົນເດີນທາງກັບມາຜ່ານດ່ານຢູ່ປະມານ 500 ຄົນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງສະພາບການຢູ່ໄທທີ່ພາໃຫ້ກຳມະ ກອນລາວຕັດສິນໃຈກັບບ້ານຢ່າງເລັ່ງດ່ວນພ້ອມກັນນັ້ນ ຍິງໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນພະນັກງານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າທົ່ວໄປແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງບາງກອກຂອງໄທມາໄດ້ເກືອບ 10 ປີແລ້ວ ເລົ່າສູ່ VOA ຟັງ ວ່າ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ສະພາບການທີ່ລັດຖະບານໄທ ແລະ ລາວສັ່ງໃຫ້ປິດດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງໄວ້ຊົ່ວຄາວ ກໍເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ພວກກຳມະກອນທັງຫຼາຍຢ້ານກົວວ່າ ຈະບໍ່ໄດ້ກັບບ້ານເລີຍຖ້າຢູ່ໄ ປດົນ ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ ບໍ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ນັ້ນ ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ພາກັນຕັດສິນໃຈກັບຢ່າງຮີບດ່ວນ ດັ່ງແຮງງານຍິງລາວຄົນນັ້ນເລົ່າສູ່ຟັງອີກວ່າ ເພື່ອຮັບມືກັບສະຖານະການທີ່ມີການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງກຳມະກ ອນເຂົ້າມາລາວພ້ອມກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນີ້ ລັດຖະບານກໍໄດ້ຕັ້ງສູນກັກກັນເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນ ສະຖານີລົດໄຟ ຄ້າຍທະຫານ ແລະ ໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃກ້ເຂດຊາຍແດນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລ ະ ກໍໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນ ເຊິ່ງຮວມທັງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍຄົນສາກົນ ຫຼື IOM ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເພື່ອເອົາອາຫານໄປແຈກຢາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄົນ ໃນສັງຄົມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໄວຣັສໂຄວິດ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດກາຫາພະຍາດ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ ເພື່ອລະບຸແຂວງທີ່ຄອບຄົວຂອງພວກກຳມະກອນເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ສູນກັກກັນເພື່ອກ ວດຫາພະຍາດເປັນເວລາ 14 ວັນຢູ່ນັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງ IOM ໃນວັນທີ 27 ຜ່ານມາ ປາກົດວ່າມີຫຼາຍຄົນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄວາມສຳຄັນຂອງການກັກກັນຕົວກຳມະກອນດັ່ງກ່າວເ ຊັ່ນນັ້ນ ດັ່ງຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນຄົນໜຶ່ງ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ສະຖານທີ່ກັກກັນສອງແຫ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ດ່ານຂົວມິດຕະພາບທີໜຶ່ງນັ້ນ ເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ ສະຫຼຸບແລ້ວມີສອງເຫດຜົນໃຫຍ່ທີ່ພາໃຫ້ກຳ ມະກອນລາວຕັດສິນໃຈກັບຄືນບ້ານຢ່າງກະທັນຫັນ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍພ້ອມກັນ ອັນທີໜຶ່ງກໍຄື ການຂາດວຽກເຮັດງານທຳ ເມື່ອນາຍຈ້າງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຖືກສັ່ງໃຫ້ປິດກິດຈະການໄວ້ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສະ ກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ ແລະ ເຫດຜົນທີສອງກໍຄື ຄວາມຢ້ານກົວວ່າຈະບໍ່ໄດ້ກັບບ້ານອີກ ຖ້າຫາກດ່ານປະຈຳຊາຍແດນຕ່າງໆລະຫວ່າງລາວກັບໄທຖືກປິດໄວ້ຫຼາຍໆວັນ ຫຼື ຫຼາຍເດືອນໄປ ກິ່ ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA
ດັ່ງຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນຄົນໜຶ່ງ